ຂີດ news ຂີດ and ຂີດ updates ຕ້ອງແຍກໂຕຢູ່ self isolate ໃນທັນທີເຖິງ 14 ມື້ ພາຍຫຼັງຄັ້ງລ່າສຸດທີ່ທ່ານເຂົ້າໄປບ່ອນໃດທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຕ້ອງໃຫ້ກວດເບິ່ງ ກະທັ້ງທີ່ທ່ານບໍ່ເປັນວີ່ແວວຂອງອາການໃດໆກໍຕາມ ໃຫ້ສັງເກດວີ່ແວວຂອງ ອາການໂຄວິດ-19 ແລະ ໄປໃຫ້ກວດຄືນໃໝ່ ຖ້າຫາກວ່າມີວີ່ແວວອາການໃດໆເກີດຂຶ້ນໃໝ່

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບໂຮງແຮມຈະຖືກລົບລ້າງສຳລັບໜຶ່ງເດືອນ 12 ສິງຫາ ຮອດ 11 ກັນຍາ 2020 ເພື່ອເປັນການຜ່ອນຄາຍພາລະຂອງຜູ້ກັບຄືນນັ້ນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະຖືກລົບລ້າງຕາມການຮັບຮູ້ ແລະ ຖືກບັນຍັດໃສ່ຄົນຂອງ ລັດ New South Wales ທີ່ຢູ່ໃນ quarantine ຢູ່ໃນໂຮງແຮມຢູ່ແລ້ວ ຄົນທີ່ບິນເຂົ້າໄປຍັງ New South Wales ຈາກຕ່າງປະເທດ ກໍຖືກບັງຄັບ ເຮັດ quarantine ສອງສັບປະດາຢູ່ໂຮງແຮມ ແຕ່ເປັນຜູ້ເສຍຄ່າເອງ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ https ຈ້ຳສອງເມັດ ຂີດທັບ ຂີດທັບ www.nsw.gov.au ຂີດທັບ media ຂີດ releases ຂີດທັບ nsw ຂີດ